श्रीभाष्यम प्रस्तुत श्रीभाष्यं श्री पेरकारण चक्रवर्ती आचार्य चेन्नई अत्र श्रीभाष्यस्य उपोद्घातः प्रथमं वर्ण्यते तत्रत्य आनुमानिकाधिकरणं विचार विचारार्थं स्वीक्रियते तत्र विषयवाक्यसूत्रपदानां विचारः प्रथमं प्रवर्तते अनन्तरं विषयवाक्ये वशीकरण वशीकरणवशीकार्यपरम्परा विव्रियते तदनु परमात्मवशीकरणं शरणागतिः इति तस्य लक्षणादि च प्रतिपाद्यते अनन्तरं तत्र काचित् शङ्का प्रतिपाद्यते भक्तिस्थाने शरणागतिविधौ तत्र उपायभक्तिः साध्यभक्तिः इति द्वेधा भक्तौ विचारः प्रवर्तते అనంతరం పూర్వోక్తిశంకాయాः కశ్చన పరిహారप्रकारः उपायान्तरनिरपेक्षरक्षकत्वम् इति प्रस्तूयते तदनन्तरमपि अन्यः पूर्वपक्षः उदेति तस्य समाधानञ्च अवताररहस्यज्ञानं तच्चिन्तनसहकृतभक्तिः उपायः इति विचारः प्रवर्तते पुनः उपायान्तरस्थाननिवेशविवरणं कश्चन निर्वाहश्च प्रस्तूयते तदनु शरणागतेः स्वतन्त्रत्वं रक्षकत्वप्रार्थना च विस्तार्यन्ते अन्यापि आशङ्का अस्योपरि तदर्थं शरणशब्दार्थविचारः प्रस्तूयते अत्र उपायार्थैकवाचकत्वं शरणशब्दस्य विव्रियते एतदुपरि स्वाभिमतफलसाधक उपायान्तरस्थाननिवेशः तथा प्रतिपदोक्तप्रायश्चित्तविषये विचारः प्रवर्तते तत्र कश्चन विशेषार्थः भक्तिप्रतिपदोक्त उभयस्थाने तन्निरपेक्षरक्षकत्वम् इति प्रस्तूयते तदनन्तरम् उपायान्तरनिरपेक्षरक्षकत्वप्रार्थना अर्थात् उपायान्तर अपेक्षाभावः इति तस्य संशोधनञ्च प्रतिपाद्यते तदनन्तरं दृष्टान्तप्रदर्शनपुरस्सरं रक्षकत्वं विव्रियते अन्तिमो निर्वाहश्च अस्मिन् विषये प्रस्तूयते एतदुपरि अधिकरणसारावल्यां कश्चन विशेषविषयः विवरणार्थं स्वीक्रियते तत्र विचारः एवं प्रवर्तते मुक्तेः साध्यत्वम् अस्ति वा न वा इति अस्य समाधानार्थम् अभावविचारः प्रागभाव प्रध्वंसाभाव अन्योन्याभाव अत्यन्ताभावानां सिद्धान्ते कथम् अङ्गीकारः अन्तर्भावो वा इति विव्रियते अत्र अभावप्रतिपादने प्रतिलोगि प्रतियोगिवैलक्षण्यं तत्र निर्वाहश्च